۽ ياد ڪر جڏهن الله ڪتاب وارن کان هن لاء پڪو انجام ورتو ته ان ڪتاب کي ماڻهن لاء بيان ڪجو ۽ ان کي نه لڪائجو پوء ان انجام کي پنهنجن پٺين پوئتان اڇلايائون ۽ ان جي عيوض ٿورڙو ملهه ڳڌائون پوء جيڪي ڳنهندا آهن سو بڇڙو آهي.